ປະຫວັດອິນເຕີເນັດມີຢູ່ວ່າມັນເລີ່ມຂຶ້ນໃນສະໄໝ 50 ແລະ ເປັນທີ່ຊາບດີກັນແລ້ວວ່າ ມະນຸດເປັນສັດທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ມະນຸດປະດິດສ້າງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຂຶ້ນມາ ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ພວກເຮົາມອງເຫັນໂດ ຍຕາເປົ່າໄດ້ໃນທຸກໆມື້ນີ້ ອິນເຕີເນັດອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ແປກຫຍັງຫຼາຍກັບທີ່ເປັນສິ່ງຂອງຄວາມສະຫຼາດຂອງມະນຸດ ທີ່ສ້າງອອກມາ ກ່ອນອິນເຕີເນັດຄົນເຮົາສ້າງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງອອກມາເຊັ່ນວ່າໄຟຟ້ າ ວິທະຍຸ ເຄື່ອງສື່ສານໃນດ້ານເສິກສົງຄາມ ແລະ ອື່ນໆ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຢ່າງມາກມາຍ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຍ້ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນເອງ ລັດຖະບານທັງຫຼາຍ ເລີຍມີການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂຶ້ນ ນີ້ເອງໄດ້ເຮັ ດໃຫ້ມີອິນເຕີເນັດກຳເນີດເກີດອອກມາ ແລະ ຖ້າຈະມອງເບິ່ງໄປໃນແງ່ໜຶ່ງແລ້ວ ມັນແມ່ນການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສະຫະພາບໂຊວຽດເອງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອິນເຕີເນັດກຳເນີດເກີ ດອອກມາ ໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາ ປີ 1957 ສະຫະພາບໂຊວຽດສົ່ງຈະຫຼວດສະປຸດນິກທີ່ມີຄົນຂັບອອກໄປອາວະກາດສຳເລັດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນປະທານາທິບໍດີ Eisenhower ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ກໍເປີດໂຄງການອັນໜຶ່ງຂອງກອ ງທັບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັນມີຊີວິດຊີວາ ຫ້າວຫັນອັນໜຶ່ງຂຶ້ນ ໃຫ້ເກີນໄກກວ່າສະຫະພາບໂຊວຽດ ນອກຈາກທີ່ສະຫະພາບໂຊວຽດສຳເລັດກ່ຽວກັບສະປຸດນິກແລ້ວ ສະຫະພາບໂຊວຽດກໍທົດລອງຈະຫຼ ວດທາງໄກຂ້າມທະວີບໄດ້ ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາຄົ້ນຄວ້າຈະຫຼວດຂ້າມທະວີບທາງໄກ ແລະ ກ່ຽວກັບອາວະກາດຂຶ້ນມາ ຄືມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ARPA ໂຄງການການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງ ຫຼື ທີ່ຮຽກວ່າ Advanced Research Projects Agency ARPA ໂຄງການການຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ພາໃຫ້ມີ NASA ໂຄງການອາວະກາດສະຫະລັດ ກຳເນີດເກີດອອກມາໃນປີ 1958 ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ARPA ຕີໂຕເຫີນຫ່າງອອກໄປຈາກໂຄງການອາວະກາດຂອງສ ະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ໂດຍໄປໂຈ້ໂຈງໃສ່ວິທະຍາສາດດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃນດ້ານ Information Processing ຈຸດເປົ້າໝາຍອັນໜຶ່ງຂອງ ARPA ແມ່ນຕໍ່ຄອມພິວເຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍໃນສະຫະລັດອາເມລິກາເຂົ້າກັນ ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ມີການສື່ສານຕິດຕໍ່ຫາກັນ ໂດຍໃຊ້ພາສາຄອມພິວເຕີອັນດຽວກັນ ແລະ ກົດບັດອັນດຽວກັນດ້ວຍ ນີ້ຮຽກວ່າ ARPANET ARPANET ເລີຍກັບກາຍເປັນລະບົບຄອມພິວເຕີອັນແລກໆຂອງໂລກນີ້ຂຶ້ນມາ ຄືວ່າມັນຖື ກຕັ້ງ ຫຼືວ່າສ້າງຂຶ້ນມາໃນປີ 1969 ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ມັນກໍຄ່ອຍໆກັບກາຍເປັນອິນເຕີເນັດຂຶ້ນມາ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນຮູ້ ແລະ ຄວນຊາບແມ່ນວ່າ ອິນເຕີເນັດແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍຫຼາຍອັນ ທີ່ບໍ່ຕາຍໂຕ ແລະ ບໍ່ຢູ່ບ່ອນ ດຽວ ນີ້ກໍເປັນແນວຄິດຂອງ ARPA ຄື Packet Switching ຕໍ່ມາລະບົບດັ່ງກ່າວກໍເອົາລະບົບດາວທຽມເຂົ້າມາເພີ່ມໃສ່ ແລະ ລະບົບການການສື່ສານກັນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນບົນແຜ່ນດິນຂອງໂລກນີ້ເຂົ້າຮ່ວມນຳດ້ວຍ ແລະ ເຫດຜົນອັນໜຶ່ງທີ່ສ ະຫະລັດອາເມລິກາປ່ອຍອິນເຕີເນັດອອກມາໃຫ້ໂລກນີ້ໃຊ້ ກໍແມ່ນເພື່ອທຳລາຍລະບົບລະບອບສັງຄົມນິຍົມຄອມມູນິດຕ່າງໆ ຊຶ່ງໃນເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ວ່າ ເຈົ້າພໍ່ໃຫຍ່ຄອມມູນິດຂອງໂລກນີ້ ຄືປະເທດສາທາລະນະ ລັດປະຊາຊົນຈີນຢ້ານກົວ ແລະ ວິຕົກຢ່າງມາກມາຍກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ກະແສຂ່າວ The Atlantic ຖະແຫຼງວ່າ ທາງການໂຄສະນາການຊວນເຊື່ອຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ New Media ທາງ ອິນເຕີເນັດຈີນ ເປັນສິ່ງທີ່ນາບຂູ່ພັກຄອມມູນິດຈີນ The Atlantic ຖະແຫຼງວ່າ ສະຫາຍ Ren Xianlian ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການໂຄສະນາການຊວນເຊື່ອຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃນແຂວງ Shaanxi ຂີດຂຽນໄວ້ວ່າ ເມື່ອທີ່ອຳນາ ດໃນດ້ານການເມືອງກຳເນີດເກີດມາຈາກປາຍປືນ ການທີ່ພັກຄອມມູນິດຈີນຄວບຄຸມວົງການໂຊຊຽວມີເດຍ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດັ່ງທີ່ເວົ້ານັ້ນແຫຼະ ເຊັ່ນວ່າບໍ່ມີໃຜກ ຳແໜ້ນໄດ້ ວິດີໂອແຊຣິງຈາກໄຊຕ່າງໆ ໂຟຣັມຕ່າງໆທາງອິນເຕີເນັດ ທັງສອງສິ່ງສອງຢ່າງນີ້ ຄົນໃນຈີນນັບເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນໃຊ້ມັນ ຈົນວ່າເປັນຄື້ນສັ່ນສະເທືອນໃສ່ແຂ່ງຂາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນໄປໝົດ ໃຜໆກໍຮູ້ດີວ່າ ໃນລະບອບຄອມມູນິດ ຂ່າວຄາວເປັນສິ່ງທີ່ຄວບຄຸມກຳແໜ້ນຮອບດ້ານ ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າ ປາກບໍ່ໄດ້ໄອບໍ່ດັງ ຄັນຊິໄອແທ້ໆກໍຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດເສຍກ່ອນກໍມີ ຄົນລາວທັງຊ າດເປັນຄົນທີ່ມັກສັນຕິພາບ ແລະ ເສລີພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ຄືມີເສລີພາບຢູ່ໃນລະບອບລາຊາ ແລະ ລາຊາປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ໃນປີ 1975 ປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວ ຕົກໄປຢູ່ໃນກຳມືຂອງລະບົບລະບອບຄອມມູນິດ ແຕ່ວ່າ ຕໍ່ແຕ່ສະຫາຍໃຫຍ່ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວ Brezhnev ປະທານຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ສະຫາຍເລີຍຖືກບອກເຕືອນໃຫ້ລະມັດລະວັງກັບປະຊາຊົນລາວ ເພາະຄົນລາວບໍ່ຄືຫວຽດນາມ ຄັນກຳປະຊ າຊົນລາວຮັດແໜ້ນໄປແດ່ ແມ່ນຈະຫັນໃຈບໍ່ໄດ້ ໜ້າແຫຼ້ຕາຍຍ້ອນ ຄັນວ່າກຳບໍ່ແໜ້ນກໍຈະຫຼຸດມືຂ້າມຂອງໄປ ແລະ ຮ້າຍຍິ່ງກວ່ານັ້ນກັບຄືນມາເອົາປືນຍິງຫົວພ້ອມ ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາຫຼາຍປີ ພັກລັດຄອມມູນິດລາວເລີຍ ເປີດກວ້າງປະເທດຊາດບ້ານເມືອງແດ່ ແລ້ວກໍຄ່ອຍໆເປີດມາຈົນເຖິງທຸກໆວັນນີ້ ແຕ່ປະຊາຊົນລາວຍັງຖືກກຳແໜ້ນຮອບດ້ານຢູ່ ຄືກຳແໜ້ນແຕ່ຂັ້ນບ້ານຮອດຂັ້ນປະເທດ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊ າດຕາມກຳນົດ ແຕ່ການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນພັກ ແລະ ລັດ ເປັນຜູ້ທີ່ສົ່ງຄົນມາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວເລືອກເອົາ ຄືຈະເລືອກເອົາໃຜກໍແມ່ນຄົນຂອງພັກ ແລະ ລັດຢູ່ແລ້ວ ແລະ ກ່ອນຈະໄດ້ເປັນພັກຄອມມູນິດລ າວ ແມ່ນວ່າຕ້ອງຖືກຮັບຮູ້ຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຈາກຂັ້ນຕ່ຳສຸດ ບ້ານ ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນເທິງເສຍກ່ອນ ນີ້ແມ່ນກຳໂດຍກົງໆ ແລະ ຢ່າງເປັນທີ່ຕາເຫັນໄດ້ ນີ້ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງກັບສະໄໝ 60 ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານພຣະລ າຊະອານາຈັກລາວບໍ່ຢາກໃຫ້ຝ່າຍຄອມມູນິດ ເຂົ້າມານັ່ງຕັ່ງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນລາວໄດ້ ຄືລັດຖະບານພຣະລາຊະອານາຈັກລາວຍົກລະດັບການສະໝັກເຂົ້າເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນລາວໄດ້ ແມ່ນຕ້ອ ງມີປະກາສະນີຍະບັດຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາພາກກາງ ຄືຕ້ອງມີດີໂປລມ ຫຼື ເບຣເວເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງສະໝັກເປັນຜູ້ແທນລາຊະດອນພຣະລາຊະອານາຈັກລາວໄດ້ ຄົນຂອງຝ່າຍຄອມມູນິດລາວໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍ ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຄືມີແຕ່ໄດ້ຮັບລູກແຕກລູກບົມທີ່ຖືກນຳມາແຈກຢາຍໃຫ້ໂດຍຟຣີ ແຕ່ບາງຜູ້ບາງຄົນໃນຖັນແຖວຂອງພັກຄອມມູນິດລາວ ກໍມີແຕ່ແຊັກຂັ້ນປະຖົມສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ເລີຍສະໝັກເຂົ້າເປັນຜູ້ແທ ນລາຊະດອນພະລາຊະອານາຈັກລາວບໍ່ໄດ້ ຫັນມາມອງເບິ່ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປ່ອຍໃຫ້ອິນເຕີເນັດອອກມາ ເພື່ອມ້າງເພທຳລາຍລະບົບລະບອບຄອມມູນິດໃນໂລກນີ້ນັ້ນ ປາກົດວ່າສຳເລັດມາແລ້ວຢ່າ ງມາກມາຍ ແຕ່ກໍບໍ່ເຕັມ 100 ໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງໃນລາວ ບັດນີ້ພັກຄອມມູນິດລາວປົກຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ ການໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃນລາວ ເຊັ່ນວ່າເຟສບຸກ ຄົນໃນລາວໃຊ້ເຟສບຸກປ່ອຍຂ່າວປ່ອຍຂາວດ້ານບ້ານດ້ານເມືອງ ດ້ານສັ ງຄົມ ແລະ ສ່ວນຕົວອອກມາໃຫ້ເພື່ອນໆ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວໂລກຮູ້ນຳ ຕົວຢ່າງເມື່ອທີ່ຍົນລາວລຳໜຶ່ງຕົກຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ຈົນວ່າຜູ້ນຳລາວຂັ້ນສູງຫຼາຍຄົນຫຼາຍສະຫາຍຕາຍຍ້ອນ ມີຄົນໃຊ້ເຟສບຸກປ່ອ ຍຂ່າວປ່ອຍຂາວອອກມາໃນທັນທີທັນໃດໃຫ້ໂລກນີ້ຊາບໂລດ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຄວບຄຸມຮອບດ້ານການສື່ສານໃນລາວທັງອອກ ແລະ ເຂົ້າປະເທດນຳ ແຕ່ອິນເຕີເນັດສ້າງບັນຫ າໃຫ້ພັກ ແລະ ລັດລາວແລ້ວແຕ່ດົນ ຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າອົດກັນບໍ່ໄດ້ ຈຶ່ງວາດແຕ່ງກົດໝາຍອອກມາຄວບຄຸມລະບົບອິນເຕີເນັດ ບັດນີ້ພັກ ແລະ ລັດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຕັ້ງສິ່ງໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ທີ່ ຮຽກວ່າກົມຄວບຄຸມເຟສບຸກແຫ່ງຊາດ ສູນບຳບັດຮັກສາຄົນຕິດເຟສບຸກຂຶ້ນແລ້ວ ອີງຕາມກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນປະຊາຊົນລາວຊຸດທີ 6 ສະໄໝທີ 2 ໃນວັນທີ 13 ຫາ 15 ສິງຫາ ປີ 1991 ແມ່ນວ່າມາດຕາ 6 ລະບຸໄວ້ວ່າ ລັ ດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ປົກປ້ອງສິດທິເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ລ່ວງລ້ຳໄດ້ໂດຍບຸກຄົນໃດຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ທຳມະນູນລາວ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ໃຫ້ສິດທິ ແລະ ປົກປ້ອງເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າກົມຄວບຄຸມເຟສບຸກແຫ່ງຊາດ ສູນບຳບັດຮັກສາຄົນຕິດເຟສບຸກ ເປັນສິ່ງທີ່ຊີ້ແຈງອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ມັນສະໝອງຂອ ງພັກ ແລະ ລັດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ມີແນວຄິດແນວໃດກັນແທ້ກ່ຽວກັບໂຊຊຽວມີເດຍ ຫຼືວ່າເຟສບຸກ ບາງທີລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວອ າດຈະມີຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຢູກມີຢາການແພດຄວບຄຸມເຟສບຸກໄດ້ ແຕ່ທວິດເຕີ ແລະ ມູລຕີເມເດຍຕ່າງໆເດ ຊິຄວບຄຸມໄດ້ຫຼືບໍ ກະທັ້ງທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຣັດເຊຍ ແລະ ປະເທດມະຫາອຳນ າດຕ່າງໆໃນໂລກນີ້ກໍຍັງຄວບຄຸມໂຊຊຽວມີເດຍບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນວ່າເຟສບຸກ ທວິດເຕີ ແລະ ອື່ນໆຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຄຳຕອບກໍຄືວ່າມັນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຂໍຍົກຕົ ວຢ່າງບາງສິ່ງບາງຢ່າງວ່າ ຖ້າມີບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງຈະສົ່ງຮູບພາບຂ່າວຄາວທີ່ພັກ ແລະ ລັດຮຽກວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ກໍແມ່ນວ່າສົ່ງໄດ້ຢູ່ ແຕ່ອາດຈະຖືກຈັບ ເພາະວ່າໃຊ້ໂທລະມະນ າຄົມຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ແຕ່ຄົນເຮົາມັນບໍ່ໂງ່ປານນັ້ນ ພຽງແຕ່ຂ້າມຂອງມາ ຊື້ເອົາຊິມໂມບາຍໂຟນຂອງປະເທດໄທແລ້ວສົ່ງອອກມາ ມັນຈະຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຄັນວ່າ ຢູ່ໃນລາວມີຊິມໄທ ກໍກົດໂມບາຍໂຟນຕອດແຕດໆສົ່ງອອກມາໄດ້ໂລດ ໂດຍບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນໃຜສົ່ງອອກມາ ຫຼືຈະຖືກຈັບໄດ້ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍເຂົ້າໄປຮ້ານ ຊື້ເອົາຊິມລາວຍັດໃສ່ໂມບາຍໂຟນແລ້ວກໍສົ່ງອອກມາ ແລ້ວ ກໍເອົາຊິມນັ້ນແກວ່ງລົງນ້ຳຂອງ ແລ້ວກໍສິ້ນເລື່ອງ ຫຼືວ່າແນວໃດກັນໜໍ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຈຶ່ງມີກົມຄວບຄຸມເຟສບຸກແຫ່ງຊາດ ສູນບຳບັດຄົນຕິດເຟສບຸກຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບທີ່ລັດຖະບານຄ ອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຕັ້ງກົມຄວບຄຸມໂຊຊຽວມີເດຍໃນລາວຂຶ້ນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດທ່ານປະຂຽນ ວິລະວົງ ປະທານຂະບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕໃ ນລາວ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ສຶກສາມອງເບິ່ງເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບໂຊຊຽວມີເດຍໃນລາວ ດັ່ງນີ້
ສະບາຍດີທ່ານປະຂຽນ ວິລະວົງ ຂໍສຳພາດທ່ານແດ່ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກຳລັງວາດແຕ່ງກົດໝາຍເພື່ອຄວບຄຸມ Facebook Social Media ວ່າຊັ້ນເທາະ ອັນນີ້ນີ້ມີຂ່າວ ມີຂ່າວແລ້ວກ ະທັງມີຮູບພາບຢັ້ງຢືນວ່າ ພວກເພິ່ນຕັ້ງກົມຄວບຄຸມ Facebook ແຫ່ງຊາດລາວ ສູນບຳບັດຄົນຕິດ Facebook ວ່າຊັ້ນ ຄັນຟັງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ຫ້ວຍ ມັນຄືວ່າແປກໆເດເນາະ ຕິດພະຍາດບາດເຍົາ ຫຼືວ່າຕິດຢາເຮໂຣອິນ ຫຼືວ່າກັນຊອກກັນ ຊາ ໄອສ໌ ຢາເສບຕິດຕ່າງໆ ແລ້ວເອົາໄປບຳບັດແມ່ນຢູ່ ອັນວ່າ Facebook ຕິດນີ້ນະ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄືຊິແມ່ນຂະເຈົ້າຕິດຕໍ່ຫາກັນນັ້ນ ຂະເຈົ້າເວົ້າແບບໂຈມຕີ ທຳລາຍທັບມ້າງລະບອບ ປົກ ຄອງເມືອງລາວນີ້ຫຼາຍ ລະບອບປົກຄອງເມືອງລາວນີ້ຢ້ານຄົນຮູ້ ອ່າ ໂດຍສະເພາະເຂົາ ເຂົາເວົ້າກັນໃນເຟສບຸກແລະ ເຂົາເວົ້າຄວາມຈິງໄດ້ ເພາະວ່າເຟສບຸກມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານຈັບໄດ້ວ່າແມ່ນໃຜເວົ້າໃຜ ເຮັດ ແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ທ່ານກໍຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ເມືອງລາວນີ້ເຂົາຢ້ານຫຼາຍ ເຂົາຢ້ານຄວາມຈິງ ເຂົາຢ້ານຄົນຮູ້ຄວາມຈິງວ່າເຂົາປົກຄອງໂດຍລະບອບຜະເດັດການ ເຂົາປົກຄອງນີ້ເພື່ອຕັດສິດປະຊ າທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ເຂົາຢາກອັດອຳ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ຄົນຮູ້ຄົນເຫັນ ກໍແປວ່າ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ແມ່ນວ່າ ພັກແລະລັດນີ້ ຕັ້ງກົມຄວບຄຸມ Facebook ແຫ່ງຊາດລາວຂຶ້ນນີ້ ເພື່ອມາປິດປາກ ຫຼືວ່າເສລີພາບໃນດ້ ານວາຈາ ການສື່ສານຂອງປະຊາຊົນໃນລາວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ເພິ່ນວ່າເອົາໄປບຳບັດຈັ່ງຊີ້ເດ ມັນເຮັດຈັ່ງໃດວ່າບຳບັດ Facebook ເລື່ອງຄຳສັບນີ້ ພາສານີ້ ເມືອງລາວກໍ ເຂົາຢາກໃຊ້ຈັ່ງໃດ ເຂົ າໃຊ້ໂລດ ເຂົາແປເອົາເອງ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຕາມພວກເຂົາຄິດເອງ ກະຄັນ ຄັນຊິເວົ້າໃນຮູບໜຶ່ງເນາະ ກະອາດຈະເວົ້າຜິດຫຼືວ່າຖືກ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານໃຫ້ຄວາມຕິຊົມ ຄຳທີ່ວ່າບຳບັດຄົນທີ່ວ່າຕິດ Facebook ຢູ່ໃນລາວນີ້ ກະແປ ວ່າເອົາໄປດັດສ້າງ ບໍ່ໃຫ້ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ Facebook ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແມ່ນຄວາມນັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າເຂົາໃຊ້ຄຳວ່າບຳບັດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ມັນອ່ອນໂຍນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຂຶ້ນວ່າ ເຂົາຊິປົວຊິແປງ

ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນໄປເລືອກເອົາຄົນມາຕາງໜ້າເຂົາມານັ່ງໃນສະພາ ແມ່ນໃຫ້ປະຊາຊົນໄປຊີ້ເອົາ ຊີ້ມືເອົາຄົນທີ່ເຂົາເລືອກມາໃຫ້ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ລະ ເມື່ອເປັນຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວ ເຂົາກໍຢ້ານອຳນາດເຂົາເສື່ອມ ເຂົາກໍຢ້ານອຳນາດເຂົາອ່ອນແອລົງ Facebook ນີ້ມັນ ມັນຊິມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະລາວນອກກັບລາວໃນ ເຂົາຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ເຂົາຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ແລ້ວເຂົາເວົ້າຄວາມຈິງນຳກັນ ແລ້ວຄວ າມຈິງມັນມາຂາຍໜ້າເພິ່ນ ໂອ ແລ້ວເພິ່ນບໍ່ເຫັນດີນຳ ເລີຍປາບປາມບໍ່ ເອີ ເພິ່ນກໍຕ້ອງປາບປາມ ແຕ່ວ່າສິ່ງ ສິ່ງ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ນີ້ເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເລີກການໄປບ້ານນີ້ ກໍໄປເປີດຄອມພິວເຕີເນາະ ກິນເຂົ້າກິນນ້ຳແລ້ວກໍແປວ່າເຂົ້າເບິ່ງອີເມວ ແລ້ວກໍເຂົ້າໄປຫາເຟສບຸກ ເບິ່ງຍາດຕິພີ່ນ້ອງສົ່ງຮູບສົ່ງຂ່າວສື່ສານກັນ ຫຼືວ່າໝູ່ຄູ່ ຄົ້ນຫາຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວຫຍັງສົ່ງຫາກັນຈັ່ງຊີ້ ກໍແປວ່າມັນຜ່ານລະບົບອິນເຕີເນັດ ຫຼືວ່າ internet server ແລ້ວລັດຖະບານລາວມັນກະຄວບຄຸມອິນເຕີເນັດເຊີເວີຢູ່ໃນລາວຈັ່ງຊີ້ ກໍໄປກວດເບິ່ງວ່າຜູ້ໃດເວົ້າວ່າຫຍັງແດ່ ບໍ່ຖືກຫູຖືກໃຈເພິ່ນ ເພິ່ນກະຈັບໄດ້ຕົວະ ແມ່ນແຫຼ ະ ແມ່ນແຫຼະ ເພິ່ນ ເພິ່ນອາດຊິຈັບ ຫຼືເພິ່ນອາດຊິຕັດລາຍການ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະຕ້ອງຈັບ ເພາະວ່າເປັນຕົວຢ່າງ ແບບປາດຄໍໄກ່ໃຫ້ລີງເບິ່ງຫັ້ນນະ ເມື່ອເຫັນຄົນທັງຫຼາຍເຮັດຜິດແລ້ວ ເອົາຜູ້ໜຶ່ງໄປໃຫ້ໂທດ ລົງໂ ທດ ໃຫ້ປະຈານ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຫັນ ແຕ່ວ່າສະພາບ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ມັນບໍ່ຄືສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຫຼືວ່າຫວຽດນາມເນາະ ຢູ່ໃນລາວນີ້ ເລາະຕາມນ້ຳຂອງຫັ້ນ ແປ ວ່າໃຊ້ຊິມໂມບາຍໂຟນຂອງໄທໄດ້ ຄັນວ່າສິສົ່ງເຟສບຸກ ຫຼືວ່າສົ່ງແນວໃດແນວໜຶ່ງ ຮູບພາບຈັ່ງຊີ້ ໃນດ້ານການສື່ສານກັນ ມັນກໍໃຊ້ອັນໂມບາຍໂຟນຊິມກາດຂອງໂທລະຄົມໄທ ອັນ ໂຫຼດ ໂຫຼດແປະກໍສົ່ງອອກມາ ໄດ້ ຄັນວ່າບໍ່ໄດ້ກໍຂ້າມຂອງມາ ແລ້ວກໍມາສົ່ງຢູ່ຮ້ານອິນເຕີເນັດຢູ່ເມືອງໄທພີ້ກໍໄດ້ ແລ້ວເຮັດຈັ່ງໃດເພິ່ນຈະໄປຄວບຄຸມກັນໄດ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນກໍພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດຂອງເພິ່ນນັ້ນແລ້ວ ເພິ່ນເຮັດບໍ່ ໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ເພິ່ນກໍເຮັດໃນສ່ວນທີ່ເພິ່ນເຮັດໄດ້ ແຕ່ວ່າ ລະ ລະ ລະ ສິ່ງໂຊຊຽວມີເດຍອັນໜຶ່ງ ຂອງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນວ່າ Twitter ບໍ ອັນນັ້ນອັນນີ້ ໃນດ້ານ Social Media ນະ ຕິດຕໍ່ກັນ ມັນມີຫຼາຍ Social Media ແລ້ວເຮັດຈັ່ງໃດເພິ່ນຈະໄ ປຄວບຄຸມໄດ້ໝົດ ເພິ່ນກໍສິຊອກຫາວິທີນັ້ນແລ້ວ ເພິ່ນບໍ່ລົດລະປະປ່ອຍດອກ ເລື່ອງຄວບຄຸມ ເລື່ອງກວດກາ ເລື່ອງອັນນັ້ນນະ ກີດກັ້ນນີ້ ເພິ່ນບໍ່ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍລົດລະປະປ່ອຍຈັກເທື່ອ ຂະໜາດວ່າສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາຊົນຈີນເນາະ ທີ່ວ່າມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວຊີ້ ໃນດ້ານອິນເຕີເນັດ ລັດຖະບານຈີນ ຫຼືວ່າ

ໂອ ແປວ່າທາ ທາງການຂັ້ນສູງຫັ້ນບໍ່ຮູ້ອີໂໜ່ອີເໜ່ຫຍັງ ແລ້ວອັນພວກຂັ້ນລຸ່ມພີ້ເວົ້າຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ກໍເຊື່ອໄປ ແລ້ວກໍສັ່ງໃຫ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ແມ່ນບໍ ກໍເບິ່ງຖານະຄວາມຮູ້ຄວາມຫຼັກຂອງເຂົາ ພວກວ່າເປັນລະບອບ ຂັ້ນເທິງຫັ້ນນະ ໂອ ມາແຕ່ໃສແດ່ ທ່ານກໍຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວຕົວະ ໂອ້ຍ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຢູ່ອັນປຶ້ມໜ້າຄຳ ຫຼືວ່າ Yellow Page ຫຼືວ່າ White Page ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ ໂອ້ຍ ດັອກເຕີນີ້ບັກຫຼາຍໆ ໄດ້ຄວາ ມສະຫຼາດສະຫຼຽວຂັ້ນສູງນີ້ມັນມີຫຼາຍແທ້ ດັອກເຕີຮຽນມາແຕ່ໃສລະ ບໍ່ຮູ້ແລ້ວ ຈັກມາແຕ່ຫວຽດນາມຫຼືໃສກໍບໍ່ຮູ້ນຳເດີ້ ແຕ່ວ່າດັອກເຕີນັ້ນດັອກເຕີນີ້ ມັນຫຼາຍແທ້ໆໃດ໋ ພວກເພິ່ນນະ ດັອກເຕີພວກເພິ່ນນະທ່ານເ ອີຍ ມາສະໝັກເຮັດການຢູ່ອົດສະຕຣາລີ ກະໄດ້ເປັນກຳມະກອນ ເພາະວ່າຖານະຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ມັນຮຽນມາ ກໍມັນບໍ່ໄດ້ລະດັບມາດຕະຖານໂລກ ເຂົາຮຽນ 8 ປີ 10 ປີ ມັນກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈອີ່ຫຍັງ ເຂົາໃຫ້ດີກຣີດັອກ ເຕີເພິ່ນໄປນະ ເພື່ອເພິ່ນສິໄປເອົາອຳນາດປົກຄອງເມືອງຫັ້ນຊື່ໆ ສິ່ງ ສິ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ ພວກທີ່ວ່າຄົນລາວທີ່ວ່າໄປຮຽນໃນບາງປະເທດ ແມ່ນວ່າໃນເມື່ອກັບມາລາວແລ້ວ ກໍແປວ່າຖືປະກາສະນີຍະບັດຂັ້ນດັ ອກເຕີມາ ເພື່ອວ່າໃຫ້ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການມາໄດ້ຕຳແໜ່ງສູງ ຄວບຄຸມປະຊາຊົນລາວຊັ້ນບໍ ແມ່ນແຫຼະ ເປັນຊັ້ນແຫຼະ ແລ້ວສ່ວນຫຼາຍມັນມາຈາກປະເທດໃດເນາະພວກນີ້ ຕາມຂ້າ ພະເຈົ້າຮູ້ນີ້ ນັ້ນພວກໄປຮຽນເມືອງຈີນ ພວກໄປຮຽນໂຊວຽດລັດເຊຍ ໄປຮຽນເຊໂກກໍຕາມນະ ຄືເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລນີ້ ຄວາມຮູ້ບໍ່ທັນໄດ້ເສັງດິບໂປລມຊ້ຳນະ ໄດ້ຫ້ອງຕົວຊຽມ ໄດ້ ໄດ້ມັດທະຍົມປີ 3 ປີ 4 ຊື່ ໆນະ ກໍເຂົ້າຮຽນເອົາດັອກເຕີໄດ້ ໂອ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍນີ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ ອັນພວກທີ່ວ່າປະນາມລັດຖະບານລາວ ຫຼືວ່າບໍ່ເຂົ້າຂ້າງກັບລັດຖະບານລາວນີ້ ຊ່າກັນວ່າ ປະເທດຫວຽດນາມນີ້ເອົາລົດບັນທຸກຄັນ ບັກໃຫຍ່ມາຂົນເອົາຄົນລາວນີ້ໄປຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມ 4 5 ປີ ກັບມາໄດ້ດັອກເຕີບັກຫຼາຍໆ ອັນນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງບໍ ແມ່ນ ແມ່ນໆ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ໃນ Australia ນີ້ນະ ດຽວນີ້ຢູ່ອາດີເລດ ເພິ່ນກໍຖືກຂົນໄປຫັ້ນລະ

ຈະຄວບຄຸມເຟສບຸກ ຫຼືວ່າໂຊຊຽວມີເດຍໄດ້ຫຼືບໍ່ ເລື່ອງ ເລື່ອງຄວບຄຸມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຄັນເມືອງຈີນກໍຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ຖານະຄວາມຮູ້ທາງເຕັກໂນໂລຊີສ່ຳເມືອງລາວຫັ້ນນະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າບໍ່ມີຄວາ ມສາມາດຈະຄວບຄຸມໄດ້ດອກ ໂອ້ ເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດໃນຄັ້ງນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງເຟສບຸກໃນລາວ ທີ່ວ່າລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຄວບຄຸມປາບປາມຕ່າງໆ ກໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ໂອເຄ ລາກ່ອນ